ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! دىققىتىڭلاردا ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل جۈمە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى. بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. نۆۋەتتە ئاڭلىغۇچىلىرىمىز دىققىتىگە سۇنماقچى بولغان پروگرامما ئورۇنلاشتۇرۇشىمىزدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي. ئاڭلىتىشىمىزنى ئالدى بىلەن بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا دائىر يېڭى قىسقا خەۋەرلەر بىلەن باشلايمىز. كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلىرىمىزدىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا تەپسىلىي خەۋەر

كانادادىكى يەر شارى ۋە پوچتا گېزىتىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، خەلق رايىنى سىناشتىكى داڭلىق مەركەزلەردىن بولغان پيۇ تەتقىقات مەركىزى يېقىندا ئېلان قىلغان ئەڭ يېڭى دوكلاتتا كانادا خەلقىنىڭ خىتاي ھەققىدىكى سەلبىي قارىشىنىڭ تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى رېكورتنى ياراتقانلىقى يەر ئالغان. دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، كانادا پۇقرالىرىنىڭ سەكسەن پىرسەنتى خىتاي ھەققىدە سەلبىي قاراشتا ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. پەقەت ئون تۆت پىرسەنت كىشى ئۆزلىرىنىڭ خىتاي ھەققىدە ئىجابىي قاراشتا ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. ئەمما بەش يىل ئىلگىرىكى راي سىناشتا قىرىق بەش پىرسەنت كىشى خىتاي ھەققىدە ياخشى پىكىردە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئىكەن. ئۇلارنىڭ بۇ خىلدىكى راي سىناش پائالىيىتىدە خىتاي ھەققىدىكى سەلبىي قاراشلارنىڭ ئېشىپ مېڭىشى يىلدىن يىلغا يۇقىرى ئۆرلەشكە باشلىغان. دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، خىتاي ھەققىدىكى سەلبىي قاراشتا بولۇۋاتقانلار ئامېرىكا پۇقرالىرى ئىچىدە ھازىر سەكسەن ئۈچ پىرسەنتكە يەتكەن. دوكلاتتا بۇ ھەقتىكى راي سىناش ھەققىدە توختىلىپ، كىشىلەرنىڭ خىتاينى بۇ قەدەر يامان كۆرۈشىدىكى بىر مۇھىم سەۋەبنىڭ خىتاي بىر چوڭ تەھدىت دېگەن چۈشەنچە ئىكەنلىكى ئېيتىلغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى مەسىلىسىدە خىتاينىڭ ئىزچىل تۈردە روسىيەنى قوللىشىمۇ بۇنىڭدىكى يەنە بىر ئامىل بولۇپ قالغان. مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك ھادىسىلىرىمۇ غەرب دۇنياسىدا تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنىڭ خىتاي ھەققىدىكى سەلبىي قارىشىنىڭ ئېشىپ بېرىشىغا سەۋەب بولۇۋاتقان مۇھىم ئامىللار قاتارىدىن ئورۇن ئېلىشقا باشلىغان.
ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئەمەلگە ئاشۇرغۇچى ئەڭ مۇھىم ئامىللارنىڭ بىرى بولغان كۆزىتىش كامېرالىرى، بولۇپمۇ Hikvision شىركىتى ئىشلەپچىقارغان كامېرالارغا ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان چىراي پەرقلەندۈرۈش تېخنىكىسىنىڭ سەپلىنىشى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ھەرقايسى ساھەنىڭ كەسكىن تەنقىدىغا دۇچ كەلگەن ئىدى. شۇ سەۋەبتىن تۈرلۈك بېسىملار تۈپەيلىدىن ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ بۇ خىلدىكى تېخنىكىلارنى سەپلەشنى توختاتقانلىقىنى جاكارلىغان، ھالبۇكى، پېنسىلۋانىيە شتاتىدىكى IPVM تەتقىقات مەركىزى يېقىندا قولغا چۈشۈرگەن بۇ ھەقتىكى توختام ھۆججەتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلغان بۇ خىلدىكى چىراي تونۇش تېخنىكىسىنى داۋاملىق قوللىنىۋاتقانلىقىنى كۆرسەتكەن. سەكسەن بەش بەتلىك مەزكۇر توختامدا ئېيتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى دېكابىردا خىتاي ھۆكۈمىتى Hikvision شىركىتى بىلەن ئاز سانلىق مىللەت كىشىلىرىنىڭ چىرايىنى پەرقلەندۈرۈش تېخنىكىسىنى سېتىۋېلىش ھەققىدە كېلىشىم تۈزگەن، سېتىۋېلىش توختامىنىڭ قىممىتى ئالتە مىليون ئامېرىكا دوللىرى قىلىپ بېكىتىلگەن. توختام تۈزگۈچى تەرەپ خەينەن ئۆلكىسى بولۇپ توختامدا بۇ توختامنى تۈزۈش تەلىپىنى ئوتتۇرىغا قويغۇچىنىڭ مەركىزىي سىياسىي قانۇن كومىتېتى ئىكەنلىكى ئەسكەرتىلگەن. ئايپىۋىئېم تەتقىقات مەركىزى مۇشۇ ئەھۋالغا ئاساسەن ئۇيغۇرلارنىڭ قىرغىن قىلىنىشى ھېلىھەم ئىزچىل داۋام قىلماقتا دەپ خۇلاسە چىقارغان. ئايپىۋىئېم تەتقىقات مەركىزىنىڭ تور بېتىدە بېرىلگەن ئۇچۇرلارغا قارىغاندا خېكۋېجىن شىركىتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان، بازارغا سالغان ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى پەرقلەندۈرۈش تېخنىكىسىنى خىتاي ساقچى سىستېمىسى ئۇيغۇرلارنى تۇتقۇن قىلىش خىزمىتىگە كۆپلەپ قوللانغان. بۇنىڭغا كۆزىتىش كامېرالىرى ئاز سانلىق مىللەتمۇ؟ نامەلۇم. ئاز سانلىق مىللەت ئەمەس، ئۇيغۇر دېگەن ئۆلچەم بويىچە تاللاپ خۇلاسە چىقىرىپ بېرىدۇ. Hikvision شىركىتى بۇ ھەقتىكى سوئاللارغا جاۋاب بېرىشنى رەت قىلغان بولۇپ، ئۇلارنىڭ قانۇنلۇق ۋەكىلى بولۇپ ئىشلەۋاتقان، Heri Richard Prosper بۇ ھەقتە قىلغان سۆزىدە ئۇيغۇرلارنى نازارەت قىلىشتا پۈتكۈل ئۇيغۇرلار ئەمەس، بەلكى جىنايەتكە چېتىشلىق كىشىلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ دېگەن.
خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئالدىنقى كۈنى چاقىرىلغان شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى تېخىمۇ ياخشى بايان قىلىش مۇھاكىمە مۇنبىرى ئۈرۈمچى شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن. يىغىنغا خىتاينىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئاخبارات ۋە نەشرىيات ئورۇنلىرىنىڭ مەسئۇللىرى قاتنىشىپ، قانداق قىلغاندا شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى ۋە بايانلارنى تېخىمۇ ياخشى بولغان شەكىلدە ئوتتۇرىغا چىقىرىشقا بولىدۇ دېگەن مەركىزىي تېما ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى ئورتاقلاشقان. شۇ قاتاردا خەلق تورى، شىنخۇا تورى، خىتاي خەۋەرلىرى تورى قاتارلىق ئون نەچچە ئورۇننىڭ مەسئۇللىرى بۇ ساھەدىكى مۇھىم نۇقتىلارنى ئوتتۇرىغا قويغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، يىغىن قاتناشقۇچىلىرى بىردەك شىنجاڭدىكى قىزىل ھېكايىلەرنى ياخشى ئېيتىشتىن باشقا يەنە بۇ ماكاننىڭ شەرق-غەرب ئالاقىسىدا كۆرۈنەرلىك رول ئوينىغان شەخسلەر، بەختىيار ھايات كەچۈرۈۋاتقان يەرلىك خەلق ۋەكىللىرى، ئاساسىي قاتلام كادىرلىرى قاتارلىق ھەر ساھە كىشىلىرىنىڭ بايانلىرىنى ئاساس قىلىش تەكلىپىنى بەرگەن. ئۇلار مۇشۇ ئارقىلىق خىتاي سىرتىنى نىشان قىلىش، بۇ بايانلارنى خىتاي تىلىدىن باشقا يەنە ئىنگلىز، فىرانسۇز، رۇس ۋە ئەرەب تىللىرىدا ئاڭلىتىش، شۇ ئارقىلىق بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ ئوڭۇشلۇق ئىشقا ئېشىشىغا ھەسسە قوشۇشنى بۇنىڭدىكى مۇھىم چارىلەر قاتارىدا تىلغا ئالغان. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئۇلارنىڭ خەلقئارادىكى ئوبرازى زور دەرىجىدە خۇنۈكلەشكەن. شۇ سەۋەبتىن ئۇلار بىر قىسىم ئۇيغۇرلار ۋە چەت ئەللىك تور چولپانلىرىنى ياللاش ئارقىلىق شىنجاڭدىكى پاراۋانلىق ھەققىدە ئوخشىمىغان تەسۋىرلەرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ كەلگەن. ئەمدىلىكتە ئۇلارنىڭ بۇ ئۇرۇنۇشنى تېخىمۇ زور كۆلەم ئالغان سىستېما قۇرۇلۇشقا ئايلاندۇرۇشى مەلۇم بولماقتا.
TikTok نىڭ ئېلان ئامبىرىدىن ياۋروپا دۆلەتلىرىگە تۆكمە قىلىۋېتىلگەن ئېلانلار ئىچىدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىناق جەمئىيەت ۋە بەختىيار ھاياتقا دائىر مەزمۇنلارنىڭ زور سالماقنى ئىگىلەۋاتقانلىقى يېقىندىن بۇيان ھەر ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغاشقا باشلىدى. Forbes تورىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئۇيغۇر دىيارىنى مەدھىيەلەش مەزمۇنىدىكى بۇ ئېلانلار نۆۋەتتە ياۋروپادىكى بىر نەچچە مىليون TikTok قوللانغۇچىلىرىنىڭ ھېساباتلىرىدا كۆرۈنۈشكە باشلىغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىجابىي ئوبرازىنى تىكلەشنى كۆزلىگەن بۇ ئېلانلار ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى TikTok ئوينىغۇچىلارنىڭ ھېسابلىرىدا كۆزگە چېلىقىدىغان بولۇپ، بۇ ئېلانلار ئامېرىكا، كانادا ياكى ئاۋسترالىيە قاتارلىق جايلاردىكى تىك توك قوللانغۇچىلىرىنىڭ ھېساباتىدا بېرىلگەن كونا مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدىكەن. شۇلار قاتارىدا خىتاي ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ بىرىنىڭ تىك توك ھېساباتىدا بېرىلگەن بىر يۈز يىگىرمە تۆرت پارچە ئېلاننىڭ توقسان ئىككىسى ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدىكى مەزمۇنلار بولغان. بۇ ئېلانلاردىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى مارت ئېيىدا يوللانغان بىرىگە شىنجاڭ دېگەن ئاجايىپ ياخشى ماكان دەپ ماۋزۇ قويۇلغان ھەمدە بىر ئۇيغۇر ئەرنىڭ ئۇسسۇل ئويناۋاتقان قىسقا ۋىدىيوسىنى قىستۇرۇپ قويغان. يەنە بىرىدە بولسا خىتاي مۇخبىرنىڭ گۇما ناھىيەسىدىكى بىر باشلانغۇچ مەكتەپنى زىيارەت قىلىشى ھەققىدىكى تەپسىلاتلار بېرىلىپ ئۇيغۇر دىيارىدىكى مائارىپ مەدھىيەلەنگەن. قىزىقارلىق يېرى، ياۋروپانى نىشان قىلغان بۇ تىك توك ئېلانلىرى ئاساسىدا ئۇيغۇر دىيارىغا بارغان چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا كۆرگەنلىرى ھەققىدىكى مەزمۇنلارمۇ زور سالماقنى ئىگىلىگەن. شۇنداقلا ئۇلارنىڭ ئاغزىدىن غەرب ئاخباراتلىرىدا ئېيتىلىۋاتقان شىنجاڭ ھەققىدىكى سەلبىي بايانلار

خۇسۇسىي ئۇچۇرلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن ھەمبەھرىلەيدىغانلىقى سەۋەبلىك ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم غەرب دۆلەتلىرى ئىزچىل تىك توكنى مەنئى قىلىشنى تەكىتلەپ كەلگەن ئىدى. ئەمدىلىكتە ئۇلارنىڭ بۇنىڭدىن ھالقىپ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن تەشۋىقات قورالى بولۇشى بۇنىڭدىكى بىر يېڭى يۈزلىنىش بولۇپ قالماقتا.
خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا بىڭتۈەن سىستېمىسىغا ئەللىك بىر مىڭ كىشى خىزمەتكە ئورۇنلاشقان. بۇ سان بۇ يىللىق خىزمەتكە ئورۇنلاشتۇرۇش ۋەزىپىسىنىڭ ئاتمىش ئىككى پىرسەنتىنى تەشكىل قىلغان. ئەمما بۇ سان بىڭتۈەن سىستېمىسىغا كۆچۈپ كەلگەن خىتاي ئاققۇنلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدىكەن. خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە، بىڭتۈەن سىستېمىسى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش دائىرىسىنى كېڭەيتىش، سۇغۇرتا، قوشۇمچە تەمىنات پۇلى قاتارلىق تۈرلۈك پاراۋانلىق چارىلىرىنى ئىجرا قىلىش ئارقىلىق ئالتە مىڭدىن ئارتۇق ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىنى خىتاي ئۆلكىلىرىدىن خىزمەتكە ئالغان، ئۇنىڭدىن باشقا ئىشسىز قالغان يىگىرمە نەچچە مىڭ كىشىگە ئىللىقلىق يەتكۈزۈپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرغانلىقىمۇ خەۋەردىن ئالاھىدە ئورۇن ئالغان. ئەمما ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن ئىشسىز يۈرۈۋاتقان مىڭلىغان ئۇيغۇر ياشلىرى ھەققىدە خەۋەردە بىر ئېغىزمۇ سۆز قىلىنمىغان. بىڭتۈەن سىستېمىسى ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنى ئىجرا قىلغۇچى ۋاسىتىلەردىن بولغان لاگېر ۋە تۈرمىلەرنى ماڭدۇرۇش، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئارقىلىق تۈرلۈك يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ۋە توۋارلارنى ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق ساھەلەردىكى بايراقدار ئورۇن بولغانلىقتىن، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بىڭتۈەنگە باش بولۇپ ئىقتىسادىي ئېمبارگو ئېلان قىلغانىدى. خىتاي ھۆكۈمىتى بولسا ئۆزلىرىنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسى ئارقىلىق بىڭتۈەننى ۋاسىتە قىلغان ھالدا ئۇيغۇر دىيارىدا خىتاي نوپۇسىنىڭ مۇتلەق ئۈستۈنلۈكىنى ۋە مۇتلەق سىياسىي كونتروللۇقنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، شۇ ئارقىلىق ئۇزۇن مەزگىللىك ئەمىنلىك ئورنىتىش كويىدا بولۇۋاتقان بولۇپ، دوكتور ئادرىئان زېنېز بىڭتۈەن سىستېمىسىنىڭ بۇ خىلدىكى پىلانىنى قىرغىنچىلىقنىڭ نوپۇس ساھەسىدىكى ئىجراسى دەپ خۇلاسە چىقارغان ئىدى.

مىكروفون ئالدىدا بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ نۆۋەتتىكى مىنۇتلىرىدا ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىغان ئۇيغۇرلار شۇنداقلا.

ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قارمىقىدىكى ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتى يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل كۈنى بىر گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنى چاقىرىپ ئامېرىكىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى ھالقىلىق ۋە يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان تېخنىكىلاردىكى باشلامچىلىق رولىغا كاپالەتلىك قىلىشنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى مەزكۇر يىغىندا ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سۈنئىي ئەقىل ۋە بىوخىمىيە تەتقىقاتلىرىغا ماتېرىيال قىلىنىۋاتقانلىقى مىسال قىلىپ كۆرسىتىلدى. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي خەۋەرنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر.
يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇل كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئامېرىكا خىتاي ستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىدا ئېچىلغان بىر ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىدا دۇنيانىڭ كەلگۈسىنى بەلگىلەيدىغان سۈنئىي ئەقىل بىوخىمىيە كىۋانتۇم تېخنىكىسى قاتارلىق ساھەلەردە ئامېرىكىنىڭ ئۈستۈنلۈكىنى ساقلاپ قېلىشنىڭ يولى ۋە بۇنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە مۇنازىرە بولغان.
يىغىن رىياسەتچىسى ھەمدە بۇ پەۋقۇلئاددە كومىتېتنىڭ رەئىسى مايك گاللىگېر ئەپەندى يىغىندا ئامېرىكىنىڭ پەن تېخنىكىدىكى ئۈستۈنلۈكىنى ساقلاپ قېلىشنىڭ نېمە ئۈچۈن مۇھىملىقىنى چۈشەندۈرگەندە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن ئامېرىكىنىڭ سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشىنى مىسال قىلىپ كۆرسەتكەن ئۇ سۆزىدە سەكسىنىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىغا كەلگەندە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ زور كۆلەملىك يادرو قوراللىرى ۋە ئۇنىڭدىنمۇ زور كۆلەملىك ئارمىيىسى بارلىقى ئەمما ئامېرىكىنىڭ شۇ چاغدا ئىلغار مىكرو ئۆزەك تېخنىكىسى جۇغراپىيىلىك ئورۇن بەلگىلەش سىستېمىسى ۋە راداردا كۆرۈنمەسلىك قاتارلىق يېڭى تېخنىكىلارنىڭ ياردىمىدە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنى يەڭگەنلىكىنى ئەسلەتكەن ئۇ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مانا مۇشۇ تېخنىكا جەھەتتە ئاجىز قالغان خاتالىقلىرىدىن ساۋاق ئېلىپ ھازىر دۇنيادىكى ھالقىلىق تېخنىكىلارغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشنى بار كۈچى بىلەن قوغلىشىۋاتقانلىقىنى بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇلارنىڭ چەت ئەل شىركەتلىرىنى تېخنىكىلىرىنى بېرىشقا مەجبۇرلاش تور ھۇجۇمى

مەزكۇر ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىدا گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەر ۋە كومىتېت ئەزالىرى بىردەك خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ بۇنداق ئىلغار تېخنىكىلارغا ئىگە بولۇشىنىڭ ئىنتايىن خەتەرلىك بىر ئەھۋاللىقى چۈنكى ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدە بۇنداق تېخنىكىلارنىڭ يامان نىيەتتە قوللىنىلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان پرىنسىپلار قائىدە قانۇنلار بولغان بىلەن خىتايدەك يالغۇز كىشىلىك ھاكىمىيەت بىلەن باشقۇرۇلىدىغان بىر دۆلەتتە ھاكىمىيەتنىڭ قۇدرىتىگە چەكلىمە قويغىلى بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلەشتى بولۇپمۇ ئۇلار بۇنىڭغا مىسال بەرگەندە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ گېن ئۇچۇرلىرىنى يىغىشى ئۇيغۇرلارنىڭ چىرايىنى پەرقلەندۈرىدىغان كامېرا تېخنىكىسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشى قاتارلىقلارنى كۆپ قېتىم مىسال قىلىپ كۆرسىتىپ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئىلغار تېخنىكىلارنى ئىگىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ قانچىلىك مۇھىملىقىنى تەكىتلەشكەن

قۇرغۇچىلىرىنىڭ بىرى جوش ۋولف ئەپەندى بولۇپ ئۇ يىغىندىكى سۆزىدە ئامېرىكىنىڭ يۇقىرى پەن تېخنىكا تەرەققىيات تۈرلىرىگە سېلىنىدىغان مەبلەغنى كۆپەيتىشى لازىملىقىنى بولۇپمۇ بىيو تېخنىكىغا ئوخشاش مۇھىم ساھەلەردە خىتاينىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كېتىشىنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن ئۇ بۇنىڭ سەۋەبىنى چۈشەندۈرگەندە مۇنداق مىسال بەرگەن

داۋاسى چىققانلىقىنى پەرەز قىلىپ بېقىڭلار ھەممە ئادەم يېقىنلىرىغا ئېلىشقا ئالدىرىشى مۇمكىن بىراق ئۇ دورا مىليونلىغان ئۇيغۇرغا سىناق قىلىنىپ ياسالغان بولسىچۇ بۇنى بىلگەن ۋاقتىمىزدا قانداق قىلىمىز بۇ يەردىكى ئەخلاق ئۆلچىمى نېمە بولۇشى كېرەك مەن شۇڭا بىزنىڭ رىقابىتىمىزنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىغا ئىشىنىمەن
جوش ۋولف ئەپەندى سۆزى داۋامىدا يەنە ئۇيغۇرلارغا ھازىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنىمۇ تەكىتلەپ مەن ئۆزەم بىر يەھۇدىي ئائىلىسىدىن كەپ چىققان مەن ئەڭ كۆپ ئاڭلىغان ئىككى سۆز بولسا ئەسلا تەكرارلانمايدۇ ئىدى بىراق بۇ ھازىر تەكرارلىنىۋاتىدۇ بىز ئۇ يەردىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىگە ئوخشاش كۆڭۈل بۆلۈشىمىز كېرەك ۋە ئۆزىمىزنىڭ تېخنىكا ساھەلىرىمىزگە كۆپلەپ مەبلەغ سېلىپ رىقابەت كۈچىمىزنى ئاشۇرۇشىمىز كېرەك دېدى

كومىتېت رەئىسى مايك گاللىگېر ئەپەندى يىغىننى تۆۋەندىكى سۆزلەر بىلەن ئاياغلاشتۇرغان ئەگەر بىز خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ بىز بىلەن بولغان تېخنىكا رىقابىتىدە بىزنى مەغلۇپ قىلىشىغا يول قويساق ئۇلار بۇ تېخنىكىنى رەزىللىك ئۈچۈن قوللىنىدۇ بىزنىڭ ئامېرىكىدا ئەركىن دۇنيادا ھېچ بولمىغاندا بۇنداق تېخنىكىلارنىڭ ياخشىلىق ئۈچۈن ئىشلىتىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىش پۇرسىتىمىز بار ئۇلار بىزنى مەغلۇپ قىلىشىغا يول قويساق ئۇلار بۇ تېخنىكىنى رەزىللىك ئۈچۈن قوللىنىدۇ بىزنىڭ ئامېرىكىدا ئەركىن دۇنيادا ھېچ بولمىغاندا بۇنداق تېخنىكىلارنىڭ ياخشىلىق ئۈچۈن ئىشلىتىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىش پۇرسىتىمىز بار they will use this technology for evil. to perfect a techno totalitarian surveillance state that they could potentially export around the world. Whereas we in America and in the free world more broadly at least have a chance of ensuring that this technology could be used for good. bu مەلۇم بولۇشىچە، ئىلگىرى تۈركىيەدە ئوقۇپ قايتقان ئون نەپەر ياش بۇ يىل بىرىنچى ئايدا ئۈرۈمچىدە سوتلانغان ۋە ئون يىللىقتىن يىگىرمە يىللىققا قەدەر كېسىۋېتىلگەن. مەھكۇملەر ئائىلە تاۋابىئاتلىرىدىن بىرىنىڭ رادىيومىزغا ئاشكارىلىشىچە، بۇ ھۆكۈم سوتتىن ئالتە ئايدىن كېيىن ئۈرۈمچى شەھەرلىك سىياسىي قانۇن كومىتېتى تەرىپىدىن چىقىرىلغان سوت ھۆكمى مەھكۇملار ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا تەيىنلەنگەن ئادۋوكاتلار ئارقىلىق ئۇقتۇرۇلغان. ھېچقانداق يازما شەكىلدىكى قانۇنىي رەسمىيەت بېرىلمىگەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. نورۋېگىيەلىك پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ تىۋىتتېر ئۇچۇرىدا خەۋەر قىلىنىشىچە، ئىلگىرى تۈركىيەدە ئوقۇپ قايتقان نىھاد نىجات، زۇليار ياسىن، سۈبھى تۇرسۇن، سۈبھى مەردان، ئالىمجان ئابدۇكېرىم قاتارلىق ئون نەپەر ياش ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرى تۇتقۇن قىلىنغان بۇ يىل بىرىنچى ئايدا ئۈستىدىن سوت ئېچىلغان ئارىدىن ئالتە ئاي ئۆتكەندە ئۇلارنىڭ ئون يىللىقتىن يىگىرمە يىللىققا قەدەر كېسىۋېتىلگەنلىكى ئائىلىسىگە ئۇقتۇرۇلغان بۇلاردىن بىرى ئۈرۈمچى تەڭرىتاغ دۆلەت ئامانلىق ساقچىلىرى تەرىپىدىن يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇل كۈنى تۇتقۇن قىلىنغانلىقى دەلىللەنگەن راھىلە جالالىدىننىڭ ئوغلى زۇليار ياسىن ئون بەش يىللىق كېسىلگەن

ئۇنىغۇ بىز ئۇقمايدىكەنمىز جۇمۇ ئۇنداقتا ئالىمجان ئابدىكېرىم دېگەن بالىچۇ قارامايلىق بالا مەدەنىيەت بۇيۇملىرى شىركىتى ئاچقان ئۇ ئىشنى بىز ئۇقمايدىكەنمىز خوتەنجې پەيسو ئۇنداق بولسا خوتەنجې پەيسونىڭ ئۆزى بۇرىڭاز ئۇنداق شۇ بالىنىڭ شىركىتى شۇ تەۋەلىكتىمۇ يا ئۆزى شۇ تەۋەلىكتە ئولتۇرغانمۇ ئۇنى مەن ئۇقمايمەن ما قاراڭ ئەمسە قايسى ئورۇن بىلىدۇ قايسى ئورۇندىن سورىساق دەپ بېرەلەيدۇ بۇنى ژىل كېسىمىنى ساقچى قايەردىن سورايدىغانلىقىنى بىلمەيمەن سىلەرنىڭكى ئاخبارات بۆلۈم بارمۇ يوقمۇ شۇ ئۈرۈمچى شەھەرلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ بار ئاشلادا بار سىز ئۇنداق بولسا ئاخبارات بۆلۈمىنىڭ تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ تېلېفون دەپتىرىڭىز سىزنىڭ قولىڭىزدا بار ئالدىڭىز تېلېفون دەپتىرىڭىزدە قاراڭ قاراپ ۋاي مەندە ئانداق نومۇر يوقكەن مەن ئىشخانىدا ئۇنداق نومۇر بولسا مەن سىزگە دەپ بېرىمەن مانا قاراڭ ئەرزىيەت ئىشخانىسىغا تېلېفون قىلىپ ئەرزىيەتتىن ئاشلادىن سوراڭ ئۇنى ئابدىۋەلى ئايۇپنىڭ رادىيومىزغا بايان قىلىشىچە ئۇ يېتەكچىلىك قىلىۋاتقان ئۇيغۇريار فوندى مەھكۇملارنىڭ تۈركىيەدە ئوقۇغان مەزگىلدىكى ھاياتى ھەققىدە مەخسۇس ئېنىقلاش ئېلىپ بارغان بۇ ياشلار ئىككى مىڭ ئون ئۈچ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىللىرى تۈركىيە ئىستانبۇل شەھىرىدىكى فاتىھ جامىنىڭ يېنىدىكى بىر ئوقۇغۇچىلار يۇرتىدا دەيمىز ئوقۇغۇچىلارنىڭ ياتاق بىناسىدا تۇرغان مەلۇم بولۇشىچە ئۇلار ئىستانبۇلدىكى فاتىھ ئالىي مەكتەپ ئەركەك ئوقۇغۇچىلار ياتىقىدا تۇرغان بولۇپ ئاتا ئانىسىنىڭ چاقىرتىشى بىلەن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئالدى كەينىدە يۇرتىغا قايتىپ كەتكەن ئۇلار ئىستانبۇلدىكى مەزگىلىدە سىياسىي پائالىيەتلەردىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ زەيتىنبۇرنۇ ۋە سەفاكۆي قاتارلىق ئۇيغۇرلار توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان مەھەللىلەرگە يېقىن يولىمىغان ھەتتا بەزىلىرى ئۇيغۇر ئاشخانىلىرىغىمۇ قەدەم باسمىغان بۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭكى بولۇپمۇ بۇ ئۈرۈمچىدىن كەلگەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ تۈركىيىدىكى دوستلىرىنىڭ دېيىشىچە بۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭكى ھەممىسى دېگۈدەك كىشىلىك ھوقۇق، ھەق ئادالەتكە دائىر ھېچقانداق مەسىلىلەرگە يېقىن يولىمايدىغان بالىلار دەپ نام باركەندۇق.
ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل چوڭ تۇتقۇن باشلانغاندا ئالىمجان ئابدۇكېرىم قاتارلىق بىر قىسمى تۇتقۇن قىلىنغان ۋە ئىككى يىلچە لاگېردا يېتىپ چىققان زۇليار ياسىن قاتارلىق بىر قىسمى ئەينى چاغدا يېشى ئون سەككىزدىن تۆۋەن بولغاچقا تۇتقۇن قىلىنمىغان بۇلارنىڭ ھەممىسى ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرى تۈركىيەدە تېررورلۇق تەلىم ئېلىش گۇمانى بىلەن تۇتۇلغان ئۈرۈمچى تەڭرىتاغ رايونلۇق ساقچى ئىدارىسىنىڭ خادىمىمۇ مەزكۇر مەھكۇملار ھەققىدىكى سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بېرىشتىن ئۆزلىرىنى قاچۇردى شۇ تۈركىيەدىن قايتىپ كەلگەن شۇ كېسىپ كەتكەن ئون بالىنىڭكى يىل كېسىمىنى

بىلدۈرۈلگەن مەھكۇم ئائىلىلىرىگە ھېچقانداق يازما قانۇنىي رەسمىيەت بېرىلمىگەن بۇ ھەقتىكى تەلىپى كەسكىن رەت قىلىنغان ئابدۇۋەلى ئايۇپ دېلونىڭ ئويدۇرما ئىكەنلىكى سوتتا ئارتىلغان ئاتالمىش جىنايەت كۆرسىتىلگەن ئاساس ۋە پاكىتلارنىڭمۇ زىددىيەتلىك ۋە تۇتامسىز ئىكەنلىكى شۇڭا دائىرىلەرنىڭ مەھكۇم ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا ھۆكۈمنامىنى بېرەلمىگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ. ھە بۇ دېلونىڭ ئەھۋالىدىن قارىغان چاغدا بۇ دېلونى بىر ھېلىقى قەستەنلىك بىر دېلو پەيدا قىلىش ئۈچۈنلا دېلو پەيدا قىلىنغاندەكلا بىر رېئاللىق بار بۇنىڭدا بۇ ئوقۇغۇچى بالىلارنى ۋە تۈركىيە تۇرغان بالىلارنى ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى تۈركىيە تاغلىرىدا بومبا مەشىق قىلغان تېررورلۇق مەشقىدە بولغان دېگەن بىر ئويدۇرمىنى بۇلار ئوتتۇرىغا قويغان ئەمەلىيەتتە ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى بۇ نېمە زۇليار ياسىن نېمىدە ئۈرۈمچىدە ئالىي مەكتەپكە تەييارلىق قىلىۋاتقان ۋاقتى ئۇ چاغدا ئۈرۈمچىدە ئەمەس بۇنىڭ ئىچىدە سۆبھى مەردان ئۇ چاغدا نېمىدە تۈركىيەدە ئەمەس ئاندىن بۇ ئالىم ئابدۇكېرىممۇ ئۇ چاغدا تۈركىيەدە ئەمەس شۇڭا بۇ يەردىكى ھېلىقى پاكىت دەپ جىنايى پاكىت دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان نەرسە ئەمەلىيەتتە جىنايى پاكىت بولالمايدىغان نەرسە بۇ سوتقا قاتناشقانلارنىڭكى بىزگە يەتكۈزۈشىچە بۇ ئەھۋال بار ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل چوڭ تۇتقۇن باشلانغاندىن بۇيان ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە كىشىلەرنىڭ ئازلىغانلىقى لېكىن تۇتقۇننىڭ تېخى پەسەيمىگەنلىكىنى تىلغا ئالغان ئابدۇۋەلى ئايۇپ بۇ دېلونىڭ پەقەت ۋەزىپە ئورۇنداش سان تولدۇرۇش ئۈچۈنلا ياساپ چىقىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ مۇشۇ يېقىندا تۇتۇلغان بۇ ئون بالىنىڭ دېلوسىدىن قارىغان چاغدا بۇ يەردە بىر ھېلىقى خۇددى تۇتۇش ئۈچۈنلا تۇتقاندەكلا بىر ئەھۋال بار ئىككىنچىسى جەمئىيەتتە سەن لاگېردىن تەربىيىلىنىپ چىقتىم دېگەن بىلەن لاگېردا تۇرۇپ چىقتىم بىر ئاقلاندىم دېگەن بىلەن بۇنداق ئەھۋال مەۋجۇت ئەمەس بىز يەنىلا سېنىڭ پېيىڭدە بىز يەنىلا بۇ لاگېردىن چىققان كىشىلەرنىمۇ ئامان قويمايمىز دەپ لاگېردىن تەربىيىلىنىپ چىققان كىشىلەردە ۋە لاگېرغا كىرمىگەن كىشىلەردە

يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل يەكەن ئېلىشقۇ قىرغىنچىلىقىنىڭ توققۇز يىللىق خاتىرىسى مۇناسىۋىتى بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مەخسۇس بايانات ئېلان قىلغان. شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا نامايىش پائالىيەتلىرى ئۇيۇشتۇرۇلۇپ ئۇيغۇر بۈگۈنكى زامان تارىخىدىكى بۇ قانلىق پاجىئە خاتىرىلەندى. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا، قۇرۇلتاي ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئېلشاد ھەسەن قاتارلىق كىشىلەر يەكەن قىرغىنچىلىقى، ئۇيغۇرلار بۈگۈنكى كۈندە ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ مۇھىم بىر پارچىسى، دەپ كۆرسەتتى.

يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل كۈنى قۇرۇلتاينىڭ تور بېكىتىدە يەنە ئىنگلىز تىلىدا بايانات ئېلان قىلىنىپ، خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىرغا قەدەر ئاخباراتتىن يوشۇرۇپ كەلگەن يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل يەكەن ئېلىشقۇ قىرغىنچىلىقىنىڭ بۈگۈنمۇ ئۇيغۇر دىيارىدا داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ مۇھىم بىر پارچىسى ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن. باياناتتا يەنە ئۇيغۇر تارىخىدىكى بۇنداق قىرغىنچىلىقلارنى خاتىرىلاشنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ۋەزىيىتىنى دۇنياغا ئاڭلىتىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. باياناتتا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ بىز ھەر يىلى ئوخشىمىغان قىرغىنچىلىقلاردا قازا قىلغانلارنى خاتىرىلەيمىز، ئەمما يەكەن قىرغىنچىلىقى بۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ئېغىر قانلىق قىرغىنچىلىقلارنىڭ بىرى.

ۋە بۇ توقۇنۇشتا ئۆلتۈرۈلگەن ئۇيغۇرلارنى خاتىرىلەش نامايىشلىرى ئۇيۇشتۇرۇلغان. گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدىكى نامايىشقا يېتەكچىلىك قىلىۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل يەكەن ئېلىشقۇ قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەشنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتىنى دۇنياغا ئاڭلىتىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. بۇ يەكەن قىرغىنچىلىقى ئەڭ قانلىق قىرغىنچىلىقنىڭ بىرسى. ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى، غۇلجا قىرغىنچىلىقى بولسۇن، مەيلى بارىن قىرغىنچىلىقى بولسۇن، ھەتتا كۆلىمى بىزگە كەلگەن ئۇچۇرلارغا قارىغان ۋاقتىدا كۆلىمى ئەڭ زور بولغان بىر قىرغىنچىلىق. يەنى ئوخشاش بولمىغان سانلىق مەلۇماتلار بار. ئۈچ مىڭ ئىنساننىڭ ئۆلگەنلىكى ھەققىدە خەۋەرلەر بار، ئىككى مىڭ، ئۈچ مىڭ دېگەنلەر بار. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىنىڭ ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتىدىمۇ توقسان ئالتە، توقسان ئالتە ئادەمنىڭ ئۆلگەنلىكىدىن، شۇنىڭدىنلا بۇدا ئۆلگەن ئىنسانلارنىڭ سانىنىڭ ناھايەت جىق بولغانلىقىنى بىز كۆرەلەيمىز بۇ يەردە بۇ كۈننى بىز خاتىرىلىشىمىز كېرەك چۈنكى ئۇلار ئۆزىنىڭ ئىسسىق قانلىرى بەدىلىگە تىنچلىق بىلەن نامايىش قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئەركىنلىككە بولغان ئادالەتكە بولغان ئىنتىلىشلىرىنى ئىپادىلىگەن خىتاي ھۆكۈمىتى بۇلارنىڭ قولىدا بىر قورالنىڭمۇ سۇنۇقى بولمىغان تۆمۈرنىڭمۇ سۇنۇقى بولمىغان تىنچلىق بىلەن نامايىش قىلغان ئىنسانلىرىمىزنى قانلىق باستۇرۇش ئارقىلىق دۇنياغا بۈگۈن ئۇيغۇرلارغا نىسبەتەن بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقانلىقلىرىنى ئېنىق كۆرسەتكەن بىر ۋەزىيەت.
مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى يەكەن ناھىيەسىنىڭ ئېلىشقۇ، خاڭدى يېزىلىرىدا قانلىق توقۇنۇش يۈز بېرىپ، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ۋەقەنى تىككۈچار ئايروپىلان، ئادەمسىز ئۇچقۇرلار بىلەن قانلىق باستۇرغان. ئەينى چاغدا خىتاي دائىرىلىرى بۇ ۋەقەدە توقسان ئالتە ئادەمنىڭ ئۆلگەنلىكىنى، ئۆلگەنلەرنىڭ ئەللىك توققۇز نەپىرىنىڭ ئىسيانچى، ئوتتۇز يەتتە نەپىرىنىڭ پۇقرا ئىكەنلىكىنى ئېلان قىلغان ئىدى. ئەمما مەزكۇر قانلىق ۋەقە ھەققىدە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقالغان ئۇچۇرلاردا خىتاي ئارمىيەسىنىڭ تىكۇچار ئايروپىلان ۋە ئادەمسىز ئۇچقۇرلارنى قوللىنىپ زور ساندىكى بىگۇناھ پۇقرالارنى قىرغىن قىلغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن ئىدى. ئىلگىرى رادىيومىز ئىگىلىگەن ئەھۋاللاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى يەنى رامىزاننىڭ ئاخىرقى كۈنلىرىنىڭ بىرىدە ئېلىشقۇ يېزىسىدىكى ئاياللار بىر ئۆيگە يىغىلىپ تۈنەك كېچىسى ئۆتكۈزگەن ۋەقەدىن خەۋەر تاپقان يېزىدىكى كادىرلار ۋە خىتاي قوراللىق ساقچىلىرى ئۆيگە باستۇرۇپ كىرىپ ئاياللارنى ئوققا تۇتقان ۋە تۇتقۇن قىلغان ئۆلگۈچىلەرنىڭ ئەرلىرى ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرى جەسەتلەرنى كۆتۈرۈپ ساقچىخانىغا بېرىپ ساقچىلاردىن بۇ ھەقتە جاۋاب بېرىشنى تەلەپ قىلغاندا ساقچىلار ئۇلارغا ئوق چىقارغان. نەتىجىدە يۇرت خەلقى قوزغىلىپ، نارازىلىق نامايىش قىلغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ نامايىشنىڭ كېڭىيىپ كېتىشىدىن ئەنسىرەپ، ساقچى ۋە ئارمىيەنى ئىشقا سېلىپ، قانلىق باستۇرغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۈزلۈكسىز يوشۇرۇپ كېلىنىۋاتقان يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل يەكەن قىرغىنچىلىقىدا گەرچە ئۆلتۈرۈلگەن ئۇيغۇرلارنىڭ سانى ھازىرغا قەدەر ئېنىق بولمىغان بولسىمۇ، ئەمما بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلدىكى بەشىنچى ئاپرېل بارىن ئىنقىلابى، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلدىكى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى، ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىغا ئوخشاشلا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقلارنىڭ مۇھىم بىر ئىسپاتى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. مۇشۇ يەكەن ئېلىشقۇ قىرغىنچىلىقىدەك قىرغىنچىلىقلار ئۇنىڭدىن بۇرۇن توختىماي يۈز بېرىپ كەلگەن. مەسىلەن، توقسىنىنچى يىلدىكى بارىن قىرغىنچىلىقى، توقسان يەتتىدىكى غۇلجا قىرغىنچىلىقى. بىز ھازىرغىچە مۇشۇ قىرغىنچىلىقلاردا ھەقىقىي قىرىلغان ئادەمنىڭكى، ئۇيغۇرلارنىڭ سانىنى بىلمەيمىز. بىزنىڭ ئاڭلىغىنىمىز، مەسىلەن، بارىننىڭكىدىمۇ شۇ ۋاقىتتا مەن ۋەتەندە بىر خىتاي مۇئەللىمنىڭ ماڭا دەپ بېرىشىچە، ئاساسەن ئەر كىشىلەر قالمىغان بارىندا، ھەممىنى قىرىپ تۈگىتىۋەتكەن. غۇلجىنىڭكىنى ئۆزىمىز كۆردۇق، ياش بالىلارنىڭ ھېچقايسىسى قالمىدى. ئىلشات ھەسەن ئەپەندى يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھازىرغا قەدەر يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل يەكەندە يۈز بەرگەن ئېلىشقۇ خاڭدى قىرغىنچىلىقىدا ئۆلتۈرۈلگەن ئۇيغۇرلار سانىنى دۇنيادىن يوشۇرۇپ كەلگەنلىكىنى بىلدۈردى. ئىككى مىڭ ئون تۆت يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزى يەكەن ئېلىشقۇدا يۈز بەرگەن بۇ قىرغىنچىلىق ھازىرغىچە تېخى پۈتۈنلەي ئېنىق بولغىنى يوق. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئاخىرقىسى بىر يۈز نەچچە ئادەم ئۆلدى دېگىنى، مەيلى ئۇنى ئىسيانچى دېسۇن ياكى پۇقرا. دېمەك، بۇ يەردە بىر قىرغىنچىلىقنىڭ يۈز بەرگەنلىكى ئېنىق. ئەمما بۇ يەردە قانچىلىك ئادەمنىڭكى قىرىۋېتىلگەنلىكى ئېنىق ئەمەس. بۇنى خىتاي يوشۇرۇۋاتىدۇ. ئىلشات ھەسەن ئەپەندى يەنە يەكەندىكى ئېلىشقۇ خاڭدى قىرغىنچىلىقىنىڭ يۈز بېرىش سەۋەبى ۋە ئەينى چاغدىكى ۋەزىيەت ھەققىدە توختالدى. ئومۇمى ئارقا كۆرۈنۈشىنى كۆزگە تۇتساق، خىتاينىڭ شۇ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى بەشىنچى ئىيۇلدىن كېيىن ئۇيغۇرغا بولغان باستۇرۇش، ئۇيغۇرنى ئاسلىماسىيە قىلىش سىياسىتىنى كەڭ كۆلەمدە جىددىي ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە باشلىدى. ئۇيغۇر ياشلارنى خىتايغا يۆتكەش، بولۇپمۇ جەنۇبتىكى، شەرقىي تۈركىستاننىڭ جەنۇبىدىكى خوتەن، قەشقەر، ئەلبەتتە يەكەن، بۇ يەرمۇ شۇ سىياسەتلىرىنىڭ ئېغىر زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان، ئۇيغۇر مائارىپىنى يوقىتىش، دىنىي ئەركىنلىكنى بوغۇش، ئازراقلا قارشىلىق، نارازىلىق بىلدۈرگەنلەرنى تېررورىزم دەپ باستۇرۇش قاتارلىق بۇ سىياسىتىنىڭكى تازا ئەۋجىگە چىققان بېسىمنىڭ ئەڭ يۇقىرى ۋاقتى ئۇيغۇرلارنىڭ گېپى بويىچە پىچاق ئۇستىخانغا ئۆتكەن ۋاقلار بولدى. شۇ ۋاقتىدا رامزاننىڭ ئالدى. بۇ يەردە يىگىرمە سەككىزدىن بۇرۇن رامزاننىڭ ئالدىدا بىزنىڭ بىلىشىمىزچە ئاياللار يىغىلىپ، ئۆزئارا شۇ رامزان توغرۇلۇق پىكىر ئالماشتۇرۇش، دىنىي تەلىم-تەربىيە بىر بىرسىگە چۈشەندۈرۈش شۇ جەرياندا ئاياللارنى تۇتقاندىن كېيىن شۇ يەردىكى يەرلىك مېچىتنىڭ ئىمامىنىڭ يېتەكچىلىكىدە بۇ ئاياللارنى قويۇپ بېرىش، دىنىي ئەركىنلىكنى تەلەپ قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىگە نارازىلىق بىلدۈرگەن ۋاقتىدا خىتايلار بۇنى باستۇرغان. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا بارغانچە كۈچەيتكەن مىللىي زۇلۇم، دىنىي ئېتىقاد ۋە ئۇيغۇر كىملىكىنى يوقىتىش قاتارلىق بىر قاتار باستۇرۇش سىياسەتلىرى يەكەننىڭ ئىلىشقۇ، خاڭدى يېزىلىرىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ قوزغىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى نارازىلىقىغا سەۋەب بولغان. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا قارىتا قانلىق باستۇرۇش ئارقىلىق يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل يەكەن قىرغىنچىلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى مىللىي كىملىكى كىرىزىسكە ئۇچرىغان ۋە كۈندىلىك تۇرمۇش ھاياتىمۇ بىر خىل تېررور ئاستىدا قالغان مانداق بىر شارائىتتا ئۇيغۇرلار ئاخىرسى ئۆزىنىڭكى مەدەنىيىتى كىملىكىنى ساقلاش ئۈچۈن بىلدۈرگەن بىر قارشىلىق بۇ قانلىق بىلەن باستۇرۇلدى بۇ بولسا مانا مۇشۇ قىرغىنچىلىقنىڭكى بىر ئارقا كۆرۈنۈشى.
ئۇ سۆزىدە ئەينى چاغدا ئىجتىمائىي تاراتقۇلارغا ئۇچۇر يوللىغانلىقى ئۈچۈن پىتنە ئىغۋا تارقىتىش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىنىپ تۈرمىگە قامالغان ئابابەكرى مەمەت ۋەقەسىنى نەقىل كەلتۈرۈپ، ئۇنىڭ يولۋاس ئورۇندۇققا باغلانغان ھالىتى ئىپادىلەنگەن رەسىمنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل يەكەن قىرغىنچىلىقىنىڭ سىمۋولىغا ئايلانغان سۈرەتلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى. مۇشۇ خەۋەرنى چىقارغان ئۇيغۇر ياش يىگىت ئابابەكرىنىڭكى ئورۇندۇققا ئىككى قولى باغلىنىپ، يۈز-كۆزى ئىششىق سوراق قىلىنغان رەسىمى مانا دېگەن ۋاقتىدا شۇ يەكەن ئېلىشقۇ قىرغىنچىلىقىنىڭ بىر سىمۋول خاراكتېرلىك بىر رەسىمگە ئايلاندى. ھەممىمىز بۇ رەسىمنى كۆرگەندە شۇ ئىككى مىڭ ئون تۆتتىكى يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزى ئېلىشقۇ قىرغىنچىلىقىنى ئېسىمىزگە ئالىمىز.
خىتاي ھۆكۈمىتى توققۇز يىلدىن بۇيان ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى يۈز بەرگەن يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل يەكەن ئېلىشقۇ قىرغىنچىلىقى ھەققىدىكى خەۋەر ئۇچۇرلارنى قاتتىق قامال قىلىپ كەلمەكتە ئەينى چاغدا ۋەقەنىڭ تەپسىلاتىنى ئاشكارىلىغان ئۇيغۇرلاردىن ئۈرۈمچىدىكى يىگىرمە بىر ياشلىق يەكەنلىك ياش ئابابەكرى مەمەتنى ۋەقە ھەققىدە پىتنە ئىغۋا تارقاتقان چەت ئەلگە ئۇچۇر يوللىغان دېگەن جىنايەتلەر بىلەن تۇتقۇن قىلغان ئىدى. ئابابەكرى تۇتقۇن قىلىنىپ بىر قانچە يىلدىن كېيىن تۈركىيەگە كېلىپ يەرلەشكەن ئۇيغۇرلاردىن ئابابەكرى مەمەتنىڭ دادىسى مەمەت ئاكا ۋە سىڭلىسى زۆھرە خانىم ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى تۇنجى قېتىم ئابابەكرى مەمەتنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە رادىيومىز ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئىدى. سىز مۇشۇ ئوغلىڭىز قولغا ئېلىنىپ كېتىپتۇ، شۇ ۋاقتىدا نەچچە يىللىق كەستىمۇ؟
ئۇلار بايانىدا ئابابەكرى مەمەتنىڭ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدىكى دۆلەت خەۋپسىزلىك خادىملىرى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغاندىن كېيىن ئاۋۋال تېلېۋىزورغا چىقىرىلىپ تۆۋە قىلدۇرۇلغانلىقىنى، كېيىن توققۇز يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى.
ۋەقە بولغان ۋاقىتتا باشقىلار تەرىپىدىن ۋەقە ئىنتايىن ھېلىقى زور كۆلەملىك ئېلىپ بېرىلغان دەپ ئاشۇنداق بىر خەۋەرلەر كەلگەندىن كېيىن، ئاناندىن كېيىن بۇ كېيىن خىتاي تاراتقۇلىرىدا ھېلىقى ناھايىتى سان كىچىكلام مۇنداقلام دەپ، ئېلان قىلىندىغۇ ئاكام ئاناندىن كېيىن بۇ ۋەقەنى ئەسلى ئاڭلىغىنىغا ئاساسەن ئۆزى ئۈرۈمچىدىكى ئۆيدە تۇرۇپ ئاشۇ خەۋەرنى ۋى ئاي پى ئېن ئارقىلىق تام ئاتلاش دېتالى ئارقىلىق شۇ مۇشۇ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭكى بىزنىڭكى ۋەتىنىمىزدە بولۇۋاتقان زۇلۇملارغا بىر دىققىتىنى بەرگەن بولسىكەن دەپ ئاشۇ ۋاقىتتا ئۆزى يېزىپ ئاشۇنداق يوللىغانىدى ئاكام ئۇ ۋەقەنىڭكى تەپسىلاتىنى ئوتتۇزىنچى چېسلا ئاشكارىلىدى شۇ سەككىزىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى ئەتىگەندە كىرىپ ئاكامنى پەقەت سورايدىغان گەپ بار دەپلا دۆلەت بىخەتەرلىكى ئىدارىسى تەرىپىدىن كېلىپ سورايدىغان گەپ بار دەپلا ئەپ چىقىپ كەتتى جىنايەت بېكىتىپ بولغاندىن كېيىن بىر يېرىم يىلغا يېقىن تۇتۇپ تۇردى ئاكامنى بىر يېرىم يىلدىن كېيىن ئاناندىن كېيىن قانۇن چۈشتى دەپ شۇ ئاكامغا ئاشۇ ۋاقىتتا توققۇز يىللىق قاماق ھۆكۈم قىلدى پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى. ئامېرىكا ۋە بىر قىسىم دېموكراتىك غەرب دۆلەتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇر خەلقىگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىش ۋە ئۇلارنى مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن قۇل قىلىش بىلەن ئەيىبلىگەن ئىدى. بۇ سەۋەبتىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ياسالغان پاختا مەھسۇلاتلىرى ۋە باشقا مەھسۇلاتلارنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشى چەكلەنگەن ئىدى. بۇ چەكلىمە خىتاي ئىقتىسادىغىمۇ ئېغىر زەربە بەرگەن. مۇتەخەسسىسلەر خىتايدىكى ياشلارنىڭ ئىشسىزلىق مەسىلىسىنى ئىقتىسادىي چېكىنىشنىڭ ئەڭ مۇھىم سەۋەبلىرىدىن بىرى دەپ كۆرسەتمەكتە. ھالبۇكى خىتاي ئىقتىسادى ۋە تاشقى سودىسىنىڭ تۆۋەنلەپ، ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تاشقى سودىسىنىڭ ئىزچىل ئۆرلەپ مېڭىشى چەت ئەللەردىكى ئانالىزچىلار ۋە تەتقىقاتچىلارنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئويغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولسۇن.
تۈرلۈك ئۇچۇر يوللىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چېكىنىشىگە ئەگىشىپ خىتاي ياشلىرىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشى بارغانسېرى تەسلەشمەكتە خىتاي ئىقتىسادى ۋە تاشقى سودىسى تۆۋەنلەۋاتقان شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكى كەسكىن ئەيىبلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تاشقى سودىسىنىڭ ئىزچىل ئۆرلەپ مېڭىشى چەت ئەللەردىكى ئانالىزچىلار ۋە تەتقىقاتچىلارنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تاشقى سودا ئىمپورت ۋە ئېكسپورت ئومۇمىي قىممىتى يۈز قىرىق توققۇز مىليارد ئالتە يۈز يىگىرمە مىليون يۈەنگە يېتىپ ئېشىش سۈرئىتى ئاتمىش توققۇز پىرسەنتكە يەتكەن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تاشقى سودا ئومۇمىي قىممىتى ئون يىلدا ئوخشاش مەزگىلدە يېڭى يۇقىرى نۇقتىغا يەتكەن ئامېرىكا ۋە بىر قىسىم دېموكراتىك غەرب دۆلەتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇر خەلقىگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىش ۋە ئۇلارنى مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن قۇل قىلىش بىلەن ئەيىبلىگەنلىكتىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن باغلىنىشلىق مەھسۇلاتلارنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشى چەكلەنگەن ئىدى بۇ چەكلىمە خىتاي ئىقتىسادىغىمۇ مۇئەييەن دەرىجىدە زەربە بەرگەن خىتاي ھەققىدىكى تەتقىقاتتا غەرب دۇنياسىدا كۆزگە كۆرۈنگەن سىياسىي ئانالىزچى گېيتستون ئىنستىتۇتىنىڭ مۇتەخەسسىسى گوردون چاڭ رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چېكىنىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەبنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زۆرۈر بولغان ئىسلاھاتنى ئېلىپ بارالماسلىقى دەپ كۆرسەتتى ئۇنىڭ قارىشىچە خىتاي ئىقتىسادى يېقىن كەلگۈسىدە بارغانسېرى ئاستىلاپ ماڭىدىكەن ئۇ مۇنداق دېدى خىتاي ئىقتىسادى نۇرغۇن سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن قىيىنچىلىققا دۇچ كەلدى، ئەمما ئەڭ مۇھىمى پارتىيە رەھبەرلىرىنىڭ خىتاينىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئىسلاھاتلارنى ئېلىپ بارالماسلىقىدىن بولۇۋاتىدۇ. ھەممە ئادەم مۇنداق دەيدۇ، پارتىيە چوقۇم ئىستېمال يولى ئېچىپ بېرىشى كېرەك. ئەمما ئىستېمال يولى ئېچىش ئۈچۈن چوقۇم دۆلەت بانكىسىغا ئوخشاش دۆلەت ئورگانلىرىغا بولغان قاتتىق كونترول قىلىشنى ئۆزگەرتىش كېرەك. پارتىيە ئادەتتە دۆلەت ئورگانلىرىنىڭ سىياسىي قوللىشىغا تايانغانلىقى ئۈچۈن، بۇ ئورگانلار خىتايغا پايدىلىق ئۆزگەرتىشلەرنى ۋۇجۇدقا چىقىرالمايدۇ. شۇڭا ماھىيەتتە بىز خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ئاستا ياكى تېز ئېرىپ تۈگىشىگە شاھىت بولىمىز. help China. So, essentially what we're going to witness is the either slow or fast erosion of the Chinese economy.
ئامېرىكىدىكى مۇستەقىل سىياسىي ئانالىزچى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بۇ تېما ھەققىدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا خىتاي ئىقتىسادىنىڭ كرىزىسقا دۇچ كەلگەنلىكىنى خىتايدىكى مائارىپ ئوتتۇرا ۋە كىچىك كارخانىلارغا بولغان سىياسىتىنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە ياشلاردىكى ئىشسىزلىق مەسىلىلىرىنى بۇ كرىزىسنىڭ ئىشارىتى دەپ كۆرسەتتى بىر يىلنىڭ ئالدىدا شەخسىي كارخانىچىلارنى تۇتۇش سولاش جازالاش ھەر خىل ئۇسۇللىرى بىلەن ئېلىپ بارغان، توسىغان مانا دېگەندە. ئەمدى بۈگۈنكى كۈندە ئۇلارنى يەنە قايتىدىن سىياسەت بېرىش، دېمەك، خىتاي ئىقتىسادىي جەھەتتە ناھايىتى چوڭ كىرىزىسكە ئۇچراۋاتىدۇ. بۇنىڭ ئىككىنچى سىگنالى نېمە دېگەن ۋاقتىدا، ياشلارنىڭكى ئىشسىزلىق نىسبىتى بەزى سان سىپىرلاردا ئىككى ساندىن ئېشىپ كەتكەن، يەنى ئىككى سان دېگەن گەپ ئون نەچچە پىرسەنت، بەزىلەرنىڭ مۆلچىرىدە ئوتتۇز پىرسەنتكە يېقىنلىشىپ قالدى دېگەن گەپلەرمۇ بار. ئەمما خىتاي ھازىر پۈتۈن سان سىپىرلارنى مەخپىي ساقلىغاچقا، شۇ خىتاينىڭ دېگىنى بويىچە بىلىمىز، ئۇنىڭدىن باشقا بىلگىن بىلمەك تەس. مۆلچەر بويىچە ياشلارنىڭ ئىشسىزلىقى ئېغىر. بۇ بىرسى. ئۈچىنچىسى، خىتاي بىر يىلنىڭ ئالدىدا پۈتۈنلەي شەخسىي مەكتەپلەرنى يەنە ئوقۇغۇچىلارغا يېتەكچىلىك قىلىدىغان چۈشتىن كېيىنكى كەچلىك دەرسلىك كىتاب مەكتەپلەرنى ھەممىنى تاقاشنى تەلەپ قىلغان. يەنە ئىككى ھەپتىنىڭ ئالدىدا قايتىدىن ئۇنى يولغا قويدى ھەمدە كەچلىك بازارلارنى خىتاينىڭ شەھەرلىرىدە قايتىدىن يولغا قويۇشنى باشلاۋاتىدۇ، تەشەببۇس قىلىۋاتىدۇ. بۇ دېمەكلىك خىتاينىڭكى ئىقتىسادى چوڭ كىرىزىستا. بۇ چوڭ كىرىزىس دېگىنىمىز ئادەتتىكى ئەمەس. ئىقتىسادى توختاپ قالدى شىنجاڭ گېزىتىدىكى مەزكۇر خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئېلېكتر مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئېكسپورتى سەكسەن پىرسەنت باتارېيە ۋە ئېلېكترلۇق يولۇچىلار ئاپتوموبىلىنىڭ ئېكسپورت قىممىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن توقسان ئىككى پىرسەنت ئاشقان ھالبۇكى ئەنگىلىيىدىكى ھاللام شېففىلد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ھېلېنا كېننېدى تەتقىقات مەركىزى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى دېكابىردا ئېلان قىلغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەككە ئائىت تەكشۈرۈش دوكلاتىدا دۇنيا ئاپتوموبىل سانائىتىدىكى تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى دەپسەندىچىلىككە چوڭقۇر چېتىلىدىغانلىقىنى كۆرسەتكەن ئىدى مەزكۇر دوكلاتتا تەكىتلىنىشىچە دۇنيا ئاپتوموبىل سانائىتى بۇ رايوندا ئىشلەپچىقارغان خام ماتېرىيال زاپچاس ۋە باشقا ئاپتوموبىل سامانلىرىغا ئېغىر دەرىجىدە تايانماقتا ئىكەن ئىگىلىشىمىزچە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تېسلا ئاممىباب ماشىنىسازلىق شىركىتى مېرسېدېس فورد قاتارلىق سەككىز چوڭ خەلقئارالىق ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىش شىركىتىنىڭ ئۆز مەھسۇلاتلىرىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدە ئىشلەپچىقارغان ماتېرىيال ياكى ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىنى ئىشلەتكەن ئىشلەتمىگەنلىكىگە قارىتا تەكشۈرۈشنى باشلىغان زاپچاسلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلىمىغۇچە ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقارغۇچىلارنىڭ ئۆز مەھسۇلاتلىرىنى ئامېرىكىدا سېتىشىغا بولمايدىكەن تېسلانىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدە ئۇنىڭ لىتىي ئىئونلۇق باتارېيىسىنىڭ بىۋاسىتە مەنبەسىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىن كېلىدىغانلىقى بىلىنمەكتە گوردون چاڭ ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى چېتىشلىق خىتاي مەھسۇلاتلىرىنى ھەر خىل يوللار بىلەن دۇنيا بازىرىغا كىرگۈزۈپ سېتىۋاتقانلىقىنى بايان قىلىش بىلەن بىرلىكتە دۇنيا رەھبەرلىرىنىڭ بۇنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىش مەسئۇلىيىتى بارلىقىنى تەكىتلىدى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىنى ئەرزان خام ئەشيا بازىسى سۈپىتىدە ئىشلىتەمدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى ئەرزان ئەمگەك كۈچى سۈپىتىدە ئىشلىتەمدۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى چېتىشلىق خىتاي مەھسۇلاتلىرىنى ئۇيغۇر ئېلىدىن چەت ئەلگە چىقىرىپ ساتامدۇ دېگەندەك سوئاللىرىمىزغا قارىتا مۇنداق جاۋاب بەردى شۇنداق، ئالدى بىلەن ئامېرىكا ۋە باشقا دۆلەتلەر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق سەككىزىنچى يىلدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىدىكى مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلمايۋاتىدۇ. بۇ نومۇسسىزلىق. ئەگەر ئامېرىكا ئۆزىنىڭ قانۇنىنى ئەمەلىيەتتە ئىجرا قىلىدىغان بولسا، بىز خىتايدىن قۇياش ئېنېرگىيەلىك باتارېيە ئىمپورت قىلمايتتۇق چۈنكى ئۇلارنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك مەجبۇرىي ئەمگەك ياكى قۇل ئەمگىكى بىلەن ئىشلىنىدۇ بۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلدىكى سودا قانۇنىغا خىلاپ قىلغانلىق پىرېزىدېنت بايدېن ئىمزالىغان مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا خىلاپ قىلغانلىق خىتاي مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ياسالغان مەھسۇلاتلارنى سېتىپ خەلقئارا سودا بازىرىغا كىرگۈزدى بۇنى تېزدىن ئاخىرلاشتۇرۇشىمىز كېرەك. خىتاينىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى ھەممەيلەن بىلىدۇ. بىزنىڭ ئامېرىكا ۋە باشقا جايلاردا مەقسەتلىك ھالدا قانۇن ئىجرا قىلمايدىغان بىر تۈركۈم رەھبەرلىرىمىز بار. ئۇلار ئەمەلىيەتتە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى باشقا جىنايەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ نومۇسسىزلىق. دۇنيا خەلقى بۇ رەھبەرلەرنىڭ ھېسابىنى ئېلىشى كېرەك. ئىلشات ھەسەن ئەپەندى ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى ئامېرىكا ۋە بىر قىسىم دۆلەتلەر چەكلىگەن بولسىمۇ لېكىن خىتاينىڭ بەزى يوچۇقلاردىن پايدىلىنىپ بۇ ماللارنى ئۇيغۇر ئېلىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە روسىيە قاتارلىق دۆلەتلەرگە يۆتكەپ سېتىۋاتقانلىقىنى شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ دۆلەتلەردىن باشقا دۆلەتلەرگىمۇ يۆتكەپ سېتىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى مۇستەقىل سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەننىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر رايونىدا نېفىت تەبىئىي گاز بايلىقىنى چارلاش ۋە ئېچىش قۇرۇلۇش پلاستىك ماتېرىيالى شۇنىڭ بىلەن بىللە كۆمۈر ئېلېكتر خىمىيە سانائىتى پاختا ۋە توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كەسىپلىرى توپى ئاشلىق مېۋە چېۋە ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق سەككىز چوڭ كەسپىي ئىشلەپچىقىرىش توپىنى زور كۈچ بىلەن كېڭەيتىشنى باشلىۋەتكەن بۇ سەككىز چوڭ كەسپىي ئىشلەپچىقىرىش توپىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى بولسا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولغان پاختا ۋە پاختا بۇيۇملىرى توقۇمىچىلىق شۇنداقلا يەنە ئامېرىكىغا كىرىشى چەكلەنگەن كۈنتاختا ياساشتا قوللىنىلغان مېتاللار بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەن بۇ خىلدىكى ئەرزان باھالىق ئەمگەك كۈچى ۋە خام ئەشيا مەنبەسى تۈپەيلىدىن ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەھسۇلاتلارنىڭ تەننەرخى بەكلا ئەرزانغا توختاپ خىتاي شىركەتلىرىنىڭ تاشقى سودا ئالاقىسىدىكى غايەت زور پايدىسىغا شارائىت يارىتىلغان گەرچە خەلقئارادىن، ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىق تۈپەيلىدىن ياۋروپا، ئامېرىكا مەلۇم دەرىجىدە جازا، ئىقتىسادىي جازا قويغان بولسىمۇ خىتايغا، بىڭتۈەنگە قويغان بولسىمۇ، يەنە شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي ئىشغالىيەت ھاكىمىيىتىنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى شىركەتلەرگە جازا قويغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ جازا پۈتۈنلەي ئىجرا قىلىنالمايۋاتىدۇ. ئەمەلىيلىشىشتە ناھايىتى جىق يوچۇقلار بار. مەسىلەن، ئامېرىكىنىڭ بازىرىدىمۇ، ياۋروپا بازارلىرىدىمۇ كۆپلىگەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مەھسۇلاتلىرى ھازىرغىچە سېتىلىۋاتقان، بازارلارغا قويۇلۇۋاتقان، چوڭ شىركەتلەر يەنە داۋاملاشتۇرۇۋاتقان بۇ خىل ئەھۋال ھەممە يەردە كۆرۈنۈۋاتىدۇ. بۇ بىرىنچىسى. ئىككىنچىسى، ئوتتۇرا ئاسىيا، يەنى بىزنىڭ قېرىنداش جۇمھۇرىيەتلەر بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا ئارقىلىق شەرقىي ياۋروپا، رۇس، بۇلار بىلەن بولغان سودىدا يەنە بۇ جازانىڭكى خەلقئارانىڭ جازاسىنىڭ بۇ يەرلەردە ئاساسەن ئىجرا قىلىنمىغان، بۇ يەردە خىتاينىڭ كۆپ شىركەتلىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەكتىن پايدىلىنىپ ئىشلىگەن يېرىم مەھسۇلات، خام مەھسۇلاتلىرىنى بىۋاسىتە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئارقىلىق ياكى شەرقىي ياۋروپا ئارقىلىق ياۋروپاغا ھەتتا ئامېرىكىغىمۇ چىقىرىۋاتىدۇ، مەسىلەن بەزى مەھسۇلاتلارنىڭكى قازاقىستان، قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستان ئارقىلىق تۈركىيەلەرگە، ياۋروپاغا ۋە ئامېرىكىغا تارقىلىۋاتقانلىقى بۇنىڭمۇ بەزى بىر سىگناللىرى بار ھەم روسىيە بىلەن بولۇۋاتىدۇ. كەلگۈسى تەرەققىياتنىڭ بازىسى قىلىمىز دېگەن مەيلى پلاستىك ئىشلىسۇن، پولىئېفىرنىڭكى ياكى چارۋىچىلىق دېسۇن، ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان سانائەت، پاختىلىق، توقۇمىچىلىق قاتارلىق. بۇلارنىڭ ھەممىسىدە بىزنىڭ ۋەتەننىڭ يەنە بىر ئالاھىدىلىكى، بىرسى تەبىئىي بايلىقى ناھايىتى مول، مەيلى نېفىت بولسۇن، مەيلى گاز بولسۇن، مەيلى كۆمۈر بولسۇن. ئۇنىڭدىن باشقا ئاز كۆرۈنىدىغان مېتاللارمۇ بىزنىڭ ۋەتەندە ئەڭ كۆپ. ئەلبەتتە چارۋىچىلىقمۇ ئۇمۇ بىر مۇھىم بىزنىڭ ۋەتەننىڭكى بۇرۇندىن بىز شۇغۇللىنىپ كەلگەن بىر كەسىپ بىزنىڭ ۋەتەننىڭ بۇنداق سەككىز تۈرلۈك بازا بولۇپ قېلىشى تاسادىپىي ئەمەس.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئېلان قىلغان تۈرلۈك خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئەۋزەل جۇغراپىيىلىك ئورنى مۇھىتى ۋە ئەرزان ئەمگەك كۈچى تۈپەيلىدىن ئۇيغۇر ئېلىنى خىتايدىكى ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش بازىسى شۇنىڭدەك بەش چوڭ چارۋىچىلىق بازىسىنىڭ بىرى قىلىپ قۇرۇپ چىققان كەلگۈسىدە ھايۋانات مەھسۇلاتىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى شىددەت بىلەن ئاشىدىغانلىقى مۆلچەرلەنمەكتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا جەنۇبىي ئاسىيا غەربىي ئاسىيا ھەتتا ياۋروپاغا ھايۋانات مەھسۇلاتلىرىنى كۆپلەپ ئېكسپورت قىلىش پىلانىنىڭ بارلىقى بىلىنمەكتە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى تۈپەيلىدىن غەرب دۇنياسىنىڭ يۇقىرى پەن تېخنىكا جۈملىدىن ئۆزەك ساھەسىدىكى جازالىرىغا دۇچ كېلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇل كۈنى ئۈرۈمچى شەھىرىدە ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن ئۆتكۈزگەن خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا ئەقلىي مۈلۈك ھەمكارلىق مۇنبىرى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا. ئۇلار بۇ خىتاينىڭ غەربكە سوزۇلغان بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى ئىستراتېگىيەسىدىكى يېڭى ئۆلچەم تۇرغۇزۇش ئۇرۇنۇشى دەپ قارىماقتا. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەر ئانالىزىنى ئاڭلايسىلەر. يېقىندىن بۇيان خىتاينىڭ ھەرقايسى ساھەلەر بويىچە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان ھەمكارلىق ئالاقىلىرىنىڭ كۈچىيىۋاتقانلىقى مەلۇم بولۇپمۇ خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى رەھبەرلىرىنىڭ بۇ يىل مايدىكى شيەن ئۇچرىشىشىدىن كېيىن خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى بويىچە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان ئىقتىسادىي ھەمكارلىقى ۋە ئېنېرگىيە جەھەتتىكى ئىمپورت مىقدارى ھەسسىلەپ ئاشقان مانا مۇشۇنداق بىر ۋەزىيەتتە خىتاينىڭ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش سۇپىسى بەرپا قىلىش ۋە رايونلارئارا ئورتاق تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش شوئارى ئاستىدا ئۈرۈمچىدە خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى ھەمكارلىق مۇنبىرى يىغىنىنى ئۇيۇشتۇرۇشى دىققەت قوزغىماقتا شەك شۈبھىسىزكى ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى غەربتىكى قانۇن ئارقىلىق ئىدارە قىلىنىدىغان دېموكراتىك ئەللەردە ئىنتايىن سەزگۈر مۇئامىلە قىلىنىدىغان بىر ساھەدۇر ھالبۇكى يېقىنقى ئوتتۇز يىلدىن بۇيان ئىقتىسادىي جەھەتتىن تېزلىكتە تەرەققىي قىلىپ دۇنيادىكى ئىككىنچى نومۇرلۇق ئىقتىسادىي چوڭ گەۋدىگە ئايلانغان خىتاينىڭ تۈرلۈك ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەرب ئەللىرىنىڭ يۇقىرى تېخنىكا ۋە نازۇك ساھەلەردىكى ئەقلىي مۈلۈكلىرىنى ئوغرىلىغانلىقى بۇنىڭ نەتىجىسىدە غەربنىڭ ئەسىرلەر بويى بەدەل تۆلەپ قولغا كەلتۈرگەن پەن تېخنىكا ۋە ئەقلىي جەھەتتىكى تەرەققىيات مېۋىلىرىدىن بەدەلسىز پايدا ئالغانلىقى مەلۇم بولماقتا ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىكى دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە خىتاينىڭ ئەقلىي مۈلۈك جەھەتتىكى ئوغرىلىق قىلمىشلىرى ھەر يىلى ئامېرىكىغا ئىككى يۈز مىلياردتىن ئالتە يۈز مىليارد ئامېرىكا دوللىرىغىچە ئىقتىسادىي زىيان ئېلىپ كەلگەن شۇ سەۋەبتىنمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى يېقىندىن بۇيان خىتايغا قارىتا تۈرلۈك ئىقتىسادىي جازا تەدبىرلىرىنى ئېلىشقا باشلىغان ئىدى ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەرب ئەللىرىنىڭ يېقىندىن بۇيان خىتاينىڭ ئەقلىي مۈلۈك ساھەسىدىكى ئوغرىلىقى ۋە بۇ جەھەتتىكى تۈرلۈك خىرىسلىرىغا قارىتا سەزگۈرلۈكىنى كۈنسايىن ئاشۇرۇشى بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن خىتايغا قارىتا تۈرلۈك چەكلىمىلەرنى قويۇشى سەۋەبلىك خىتاي ئۆزىنىڭ بۇ جەھەتتىكى نىشانىنى ئەتراپتىكى قوشنا ئەللەرگە بولۇپمۇ ئىقتىسادىي جەھەتتىن زور دەرىجىدە خىتايغا بېقىنىپ قالغان ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە يۆتكەۋاتقانلىقى مەلۇم قازاقىستاندىكى سىياسىي ئانالىزچى قەھرىمان غوجامبەردى ئەپەندى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە ئۈرۈمچىدە ئۇيۇشتۇرغان خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئەقلىي مۈلۈك ھەمكارلىق مۇنبىرىگە قارىتا ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئۇ ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقىنىڭ ئىقتىساد پۈتكۈل تەرەققىياتنىڭ ئاچقۇچىغا ئايلانغان بۈگۈنكى كۈندە ئىنتايىن بىر مۇھىم مەسىلە ئىكەنلىكىنى ھەر قانداق بىر ئەل ۋە خەلقنىڭ تارىختىن بۇيان ئۆزلىرى بەرپا قىلغان ئەقلىي مۈلۈكلىرىنى قوغدىيالمىغاندا ئېغىر بەدەللەرنى تۆلەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى ئەمدى بۇ ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى دەپ بىر يىغىنلارنىڭ ئۆتكۈزۈشىنى ئالداش ئوتتۇرا ئازىيادىكى با ئەقلىي مۈلۈك مەھسۇلاتلىرىنى ئالداش ئارقىلىق سېتىۋېلىش ئارقىلىق ئوغرىلاش ئارقىلىق ئاپىرىپ بەزىلىرىنى بىراز ئۆزگەرتىپ شەكلىنى ئۆزىنىكىگە ئايلاندۇرۇش ئۆزىنىكى قىلىۋېلىش ھەممە نەرسىنى شۇ جۈملىدىن ھەتتا مۇشۇ تارىخقا مۇناسىۋەت قىلغان نەرسىلەرنىمۇ ئۆزلەشتۈرۈپ ئۆزىنى قىستۇرۇپ ئالىدۇ مانا مۇشۇ ئۈچۈن بۇ ھازىر ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى دېگەن جا شوئارنى ئوتتۇرىغا تاشلاپ قازاقىستان ئۆزبېكىستان قىرغىزىستان مانا تۈركمەنىستان تاجىكىستان ياشلىرىنى ئالداش خىتايغا ئاپىرىپ ئەلۋەتتە زامانىۋى بۇ غەربنىڭ ياردىمى بىلەن تېخنولوگىيىسى بىلەن قولغا كەلتۈرگەن قول تېلېفونلىرى تېلېۋىزىيە روبوت باشقىلارنى كۆرسىتىپ بۇلارنى ھەيران قالدۇرۇپ مانا قانداق خىتاي تەرەققىي قىلغان دەپ ئەمەلىيەتتە بۇ ئوتتۇرا ئازىيەدىكى نەچچە مىڭ يىللاردىن بېرى قېلىپلاشقان ئۇيغۇرلارغا ئوخشاش مەيدانغا كەلگەن نەرسىلەرنى ئۆزىنىكى ئوغرىلاپ باشقا يوللار بىلەن ئاپىرىپ ئەڭ ئاخىرقى نۆۋەتتە ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي مەنپەئەتىنى ئىشلىتىش ئۈچۈن مۇشۇ ئوتتۇرا ئازىيە دۆلەتلىرىنى ئۆزىگە ئۈزۈل كېسىل بېقىندى بىر ساتېللىت سۈپىتىدە قىلىۋېلىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ ئۇ يەنە خىتاينىڭ يىللاردىن بۇيان ئوچۇق ئاشكارا شەكىلدىكى ئالداش ياكى زورلاپ سېتىۋېلىش ئارقىلىق نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ ئەقلىي مۈلۈكلىرىگە ئىگە بولۇۋالغانلىقى بولۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ بۇ جەھەتتە سەزگۈر بولۇشى لازىملىقىنى تەكىتلىدى ئۇنىڭغا ھازىرقى ئوتتۇرا ئاسىيادا قېلىپلاشقان جۇغراپىيىلىق سىياسىي ھەربىي ۋەزىيەت ئىنتايىن ياخشى ئىمكانىيەت بېرىۋاتىدۇ چۈنكى روسىيە ئەمەلىيەتتە ئوتتۇرا ئاسىيادىن چىقىپ كېتىپ بارىدۇ ئەمما ئامالسىز ئاجىزلاشقاندىن كېيىن ئامېرىكا باشلىق غەرب نەزەرىيىۋى جەھەتتىن كۆپىنچە ھەر خىل بىر نېمىلەرنى ئۇيۇشتۇرۇۋاتىدۇ خىتايدا ھېچ قاچان قانۇن ھوقۇق ئىشلىمىگەن بولمىغان بىزنىكىلەر ئوتتۇرا ئازىيالىقلار سىياسىيدا بىر ئاز سەۋەنلىك قىلىپ بۇنىڭغا ئىشىنىدۇ خىتاي باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇلدىكى خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە شۇ كۈنى ئۈرۈمچى شەھىرىدە باشلانغان خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئەقلىي مۈلۈك ھەمكارلىق مۇنبىرىدە ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز ئەقلىي مۈلۈك ھەمكارلىقنىڭ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ تەكىتلىگەن مۇھىم مەسىلە ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىپ ئۆتكەن ئۇ يەنە ئەقلىي مۈلۈك ھەمكارلىق مەسىلىسىنىڭ رايونلارئارا يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئالغا سۈرىدىغان مۇھىم ئامىل ئىكەنلىكىنى ئالاھىدە تىلغا ئالغان ئۇ ئەقلىي مۈلۈك ھەمكارلىقىنىڭ خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادىي ۋە مەدەنىيەت ئالاقىلىرىنى قويۇقلاشتۇرۇشقا مۇھىم رول ئوينايدىغان ئامىللارنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن مەزكۇر مۇنبەرگە تەكلىپ قىلىنغان ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى ساھەسىدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرىمۇ بۇ جەھەتتە ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە ئۇيغۇر تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان مۇتەخەسسىس خېنرى شاجېۋىسكىي ئەپەندى بۇ ھەقتە ھاۋايدىن رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ مۇنداق دېدى

ۋە ئۇنى يولغا قويماقچى بولۇۋاتىدۇ، ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ ئۆلچىمىنى ئالدى بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە تاڭماقچى بولۇۋاتىدۇ، شۇنداقلا خىتاي بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي تىللىق خەلقلەرگە مەنسۇپ بولغان ماددىي، مەنىۋى ۋە ئەقلىي بايلىقلارنى سۈمۈرۈپ ئېلىپ، ئۇلارنى ئۆزىنىڭ ئەقلىي مۈلكىگە ئايلاندۇرۇشقا، بۇ بايلىقلارنىڭ ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقىنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. ئاندىن خىتاي ئۇلارنى ئۆزىنىڭ ئەقلىي مۈلۈك مىراسلىرىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە قايتا پىششىقلاپ ئىشلەپچىقىرىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا بازىرىغا سالماقچى، شۇنداقلا ئىككى رايوننىڭ قويۇق مۇناسىۋىتىنى ھەمدە رايونلارئارا تەرەققىيات مودېلىنى نامايان قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ. مەلۇم بولغىنىدەك ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى بىر خىل شەكىلسىز مۈلۈك ھوقۇقى بولۇپ ئۇ ئەقلىي ئىجادىيەت ئەمگىگىنىڭ قوغدىلىش ھوقۇقىنى كۆرسىتىدۇ ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى نېگىزىدىن ئېيتقاندا ئەقلىي ئەمگەكچىلەر قانۇن بويىچە بەھرىمەن بولىدىغان ھوقۇقتۇر ئۇنىڭ ئوبيېكتى ئەقلىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنىڭ ياكى بىلىم مەھسۇلاتلىرىنىڭ تەۋەلىك ھوقۇقىنى قوغداشتۇر ۋاھالەنكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە خىتايدىكى باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى تۈپەيلىدىن غەرب دۇنياسىنىڭ يۇقىرى پەن تېخنىكا جۈملىدىن ئۆزەك ساھەسىدىكى جازالىرىغا دۇچ كېلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ ئەقلىي مۈلۈك ساھەسىدىكى تالان تاراج نىشانىنى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە قاراتماقتا خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن ئەقلىي مۈلۈك ھەمكارلىقى بويىچە ئىش بىرلىكى قۇرۇشقا ئۇرۇنۇشى خىتاينىڭ نۆۋەتتە غەربكە سوزۇلغان بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېلىپ بېرىلىشىغا زور ئەھمىيەت بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرمەكتە ھېنرى شاجېۋىسكىي ئەپەندى زىيارىتىمىز داۋامىدا ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقىنىڭ ھەر قانداق بىر جەمئىيەتنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتى پەن تېخنىكا تەرەققىياتى ۋە مەدەنىيىتىنىڭ گۈللىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى ئەمما ئۇ تولىمۇ ئەپسۇسلۇق ئىچىدە خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى ھەمكارلىق مۇنبىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان تۈركىي تىللىق خەلقلەرنى جەمئىيەتنىڭ ئاساسىي ئېقىمىدىن تېخىمۇ چەتتە قويىدىغانلىقى ئۇلارنى ئىقتىسادىي تەرەققىيات چەمبىرىكىنىڭ چېتىدە قالدۇرىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى

شۇڭا خىتاي ئۇلارغا تەۋە بولغان ئەقلىي مىراسلارغا ۋە بايلىقلارغا ئۆزىنىڭ ئەقلىي مۈلۈك تامغىسىنى بېسىپ، ئۇلارنى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە ئېكسپورت قىلىشنى ئويلايدۇ. يەنە بىر نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، بۇ ئەلۋەتتە خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئىقتىسادىي تەسىرىنى يەنىمۇ كۈچەيتىشكە پايدىلىق. ئەكسىچە، ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ ئەقلىي مۈلۈكلىرىگە بولغان ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىدىن مەھرۇم قالىدۇ، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ ھەرقايسى جەھەتلەردىكى ئورنى تېخىمۇ ئاجىزلىشىپ كېتىدۇ دەپ ئويلايمەن. خىتاينىڭ ئەقلىي مۈلۈك جەھەتتىكى ئوغرىلىق قىلمىشلىرىنىڭ ئامېرىكا ۋە باشقا غەرب ئەللىرىگە ئېلىپ كەلگەن ئىقتىسادىي زىيانلىرىنى كۆزدە تۇتقاندا، بۇ قېتىملىق خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئەقلىي مۈلۈك ھەمكارلىق مۇنبىرىدىن كېيىن خىتاينىڭ بۇ ساھەدە يەنە قانداق ئويۇنلارنى ئوينايدىغانلىقى جۈملىدىن ئۇيغۇر رايونى بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي خەلقلىرىنىڭ ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقىغا قانداق زىيانلارنى سالىدىغانلىقى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ دىققەت نۇقتىسىدا تۇرماقتا پروگراممىنى شادىيە تەييارلىدى دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار